ຂໍ້ມູນນຳເບີ 2 ໂຄວິດ-19 ແຕ່ລະລັດ ອັບເດດ 2 ວັນທີ 20 ເດືອນພຶດສະພາ 2020 ມີຢູ່ວ່າ ສຳລັບລັດ New South Wales ຮ້ານກາເຟ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ສາມາດຮັບລູກຄ້າໄດ້ 10 ຄົນ ນັ່ງຢູ່ໃນຮ້ານໃນເວລາໃດເວລາໜຶ່ງ ເມື່ອກໍປະຕິບັດຕາ ມກົດເກນ 1 ຄົນຕໍ່ 4 ຕາຕະລາງແມັດ ສະອາບນ້ຳນອກບ້ານເປີດໄດ້ໂດຍມີຂໍ້ຕ້ອງຫ້າມ ການເດີນທາງ ຈາກແຕ່ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນລັດ New South Wales ສາມາດໄປພັກຜ່ອນ holiday ໃນທຸກຫົນແຫ່ງໃນລັດ New South Wales ຄົນເດີ ນທາງຈາກຕ່າງລັດຈະສາມາດໄປທ່ຽວ New South Wales ເພື່ອ holiday ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດເກນຂອງລັດຂອງຕົນເມື່ອກັບບ້ານແລ້ວ ບ່ອນລົດຄາຣາວານຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ບ່ອນແຄມປິງ ຈະຖືກເປີດຈາກວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ຄົ ນເດີນທາງທີ່ຈະໄປທ່ຽວ National Park ຄວນກວດເບິ່ງ www.nationalparks.nsw.gov.au ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ ທຸລະກິດ ແລະ ກິດຈະການການລື່ນເລີງ ຮ້ານກາເຟ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ສາມາດຮັບລູກຄ້າ 10 ຄົນໃນເວລາໃດໆ ເມື່ອກໍປະຕິບັດຕາມກົດເກນ 1 ຄົ ນຕໍ່ 4 ຕາຕະລາງແມັດ ສະອາບນ້ຳນອກເຮືອນເປີດໄດ້ໂດຍມີຂໍ້ຕ້ອງຫ້າມ ຫໍວັດຖຸບູຮານ New South Wales galleries ແລະ ຫໍສະໝຸດ ຈະຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຈາກວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ໂດຍຂຶ້ນກັບຜູ້ດຳເນີນການຕາມວິທີການຄວາມປອ ດໄພຈາກໂຄວິດ-19 ລັດເຊົາສ໌ອອສເຕຣເລຍ ການຮັບປະທານອາຫານຢູ່ນອກເຮືອນຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ສຳລັບຮ້ານອາຫານ ແລະ ກາເຟ ຈາກວັນທີ 22 ພຶດສະພາມາ ກຳນົດຈຳນວນຄົນທີ່ຮັບປະທານອາຫານຢູ່ໃນ ຮ້ານກາເຟ ແລະ ຮ້ານອາຫານຖືກທະວີຂຶ້ນເປັນ 10 ຄົນ ແລະ ສຸລາກໍຖືກບໍລິການໃຫ້ໄດ້ ຫໍສະໝຸດ ແລະ ສະອາບນ້ຳເປີດແຕ່ມີຂອບເຂດ ເດີ່ນຫຼິ້ນ playgrounds ແລະ ຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍ ບ່ອນແຄມປິງ ແລະ ບ່ອນຄາຣາວານຖືກອ ະນຸຍາດໃຫ້ເປີດ ຈາກແຕ່ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2020 ເລີ່ມຕົ້ນຂັ້ນ 2 Stage 2 ຈຳນວນຄົນທີ່ສາມາດຖືກບໍລິການຢູ່ໃນຮ້ານກາເຟ ແລະ ຮ້ານອາຫານທະວີຂຶ້ນ ໂຮງພາບພະຍົນ ແລະ theatre ຈະຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຄືນ ຈາກແຕ່ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2020